ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຂໍຕ້ອນຮັບທ່ານເຂົ້າສູ່ລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ແອດເວນຕິດສາກົນ AWR ຂ່າວສານແຫ່ງຄວາມຫວັງສຳລັບທຸກທ່ານໂດຍສະເພາະ

ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງ ມື້ນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຂໍນຳເອົາເລື່ອງລາວຂອງບຸກຄົນທີ່ນຳໃຊ້ຫຼັກການທຳມະຊາດ ແລະ ການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບ ເຊິ່ງເປັນຄຳສອນຂອງພຣະຄຣິສຕະທຳຄຳພີ ມາອະທິບາຍໃຫ້ທ່ານໄດ້ເຂົ້ າໃຈ ແລະ ນຳໄປປະຕິບັດໃຫ້ໄດ້ຜົນ ທ່ານຜູ້ນີ້ກໍຄື ນາງເອເລນ ຈີ ໄວ ນາງເອເລນ ຈີ ໄວ ເປັນຄົນອາເມຣິກາ ເສຍຊີວິດໄປໃນປີ ພ. ສ. 2458 ຫຼື 90 ປີທີ່ຜ່ານມາ ທ່ານຜູ້ນີ້ໄດ້ຂຽນໜັງສືທີ່ກວມເນື້ອຫາຫຼາຍຢ່າງ ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 100,000 ໜ້າ ໜຶ່ງໃນຈຳນວນໜັງສືທີ່ນາງເອເລນ ຈີ ໄວ ໄດ້ຂຽນ ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບສຸຂະພາບອະນາໄມ ໃນໜັງສື ແລະ ບົດຄວາມຕ່າງ ໆຂອງນາງເອເລນ ຈີ ໄວ ໄດ້ໃຫ້ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບສຸຂະພາບອະນາໄມໄວ້ເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ເຊິ່ງຕໍ່ມາມີນັກວິຊາການໃນວົງການແພດ ແລະ ໂພຊະນາການນຳໄປຄົ້ນຄວ້າກໍພົບວ່າ ເປັນສິ່ງທີ່ມີປະໂ ຫຍດຫຼາຍ ໃນລາຍການທີ່ຜ່ານມາ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ນຳເລື່ອງ New Start ມາສະເໜີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງ ບາງຄົນຄິດວ່າເປັນຄຳແນະນຳທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບການແກ້ໄຂບັນຫາໃນທຸກມື້ນີ້ ຄວາມເປັນຈິງກໍຄື ເປັນຄ ຳແນະນຳທີ່ເກົ່າແກ່ກວ່າ 100 ປີ ຜູ້ແນະນຳໄວ້ກໍຄື ນາງເອເລນ ຈີ ໄວ ໃນຄຳແນະນຳນັ້ນ ນາງເອເລນ ຈີ ໄວ ໄດ້ກ່າວໄວ້ວ່າ ອາກາດບໍລິສຸດ ແສງແດດ ການປະມານຕົນໃນການດື່ມ ການພັກຜ່ອນ ແລະ ການອອກກຳ ລັງກາຍ ການຮັບປະທານອາຫານທີ່ເໝາະສົມ ການໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກນ້ຳ ແລະ ການໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈົ້າ ໃນສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຄືວິທີຮັກສາສຸຂະພາບທີ່ແທ້ຈິງ ຂໍ້ຄວາມເຫຼົ່ານີ້ມາຈາກປຶ້ມທີ່ມີຊື່ວ່າ ສຸຂາອະນາໄມ ກັບຄວາມຜາສຸກ ເຊິ່ງຮຽບຮຽງເປັນພາສາອັງກິດວ່າ New Start ໝາຍເຖິງການເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່ ໃຫ້ເຮົາມາຟັງນຳກັນວ່າ ຫຼັກການທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຍົກມາກ່າວຕໍ່ທ່ານຜູ້ຟັງໃນມື້ນີ້ ໃຊ້ໄດ້ຜົນຫຼືບໍ່ ທ່ານໝໍລິບ ແມັກເຄຍ ອະ ດີດສາດສະດາຈານດ້ານໂພຊະນາການ ແຫ່ງມະຫາວິທະຍາໄລຄໍແນລ ກ່າວວ່າ ໜັງສືຂອງນາງເອເລນ ຈີ ໄວ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ທາງອາຫານທີ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບຢ່າງລະອຽດ ເປັນຄວາມຮູ້ທີ່ໜ້າປະທັບໃຈຫຼາຍ ກົງກັນ ກັບຫຼັກການທາງວິທະຍາສາດໃນປັດຈຸບັນ ທຸກຄົນສາມາດມີສຸຂະພາບດີໄດ້ ໂດຍທີ່ບໍ່ຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ທາງວິທະຍາສາດສະໄໝໃໝ່ ພຽງແຕ່ປະຕິບັດຕາມຄຳສອນຂອງນາງ ເອເລນ ຈີ ໄວທ໌ ທີ່ມີໄວ້ເທົ່ານັ້ນກໍພໍ ທ່ ານຜູ້ຟັງ ການປິ່ນປົວພະຍາດເມື່ອ 100 ປີກ່ອນຂອງປະເທດອາເມລິກາ ທ່ານໝໍຫຼາຍຄົນເຊື່ອວ່າເລືອດເປັນພິດ ຈຶ່ງຕ້ອງຖ່າຍເລືອດຈາກຕົວຂອງຄົນປ່ວຍ ວິທີການນີ້ເຄີຍເຮັດໃຫ້ປະທານາທິບໍດີ ຈອດ ວໍຊິງຕັນ ເ ສຍຊີວິດ ເພາະເສຍເລືອດຫຼາຍ ນາງ ເອເລນ ຈີ ໄວທ໌ ໄດ້ແນະນຳວ່າບໍ່ຄວນຖ່າຍເລືອດ ນອກຈາກນີ້ໃນໄລຍະປີດັ່ງກ່າວຍັງມີການໃຊ້ສານບາຫຼອດ ສານໜູ ໃນການປິ່ນປົວພະຍາດ ແຕ່ນາງ ເອເລນ ຈີ ໄວທ໌ ໄດ້ ບອກໄວ້ວ່າບໍ່ຄວນໃຊ້ ໃຫ້ຫັນມາໃຊ້ວິທີທາງທຳມະຊາດຈະດີກວ່າ ທ່ານຜູ້ຟັງຮູ້ບໍ່ວ່າ ໃນ 100 ປີທີ່ຜ່ານມາ ຄົນເຊື່ອວ່າ ການສູບຢາເປັນວິທີທີ່ເຮັດໃຫ້ປອດແຂງແຮງ ເພາະສະນັ້ນ ຄົນໃນສະໄໝນັ້ນ ຈຶ່ງໃຊ້ຢາສູບເ ປັນການປິ່ນປົວພະຍາດ ເຊັ່ນ ການເປັນຫືດ ແຕ່ນາງ ເອເລນ ຈີ ໄວທ໌ ໄດ້ບອກວ່າ ຢາສູບເປັນສິ່ງເສບຕິດທີ່ມີພິດຮ້າຍແຮງ ມັນໃຫ້ໂທດແບບຊ້າໆ ດັ່ງນັ້ນ ນາງ ເອເລນ ຈີ ໄວທ໌ ຈຶ່ງແນະນຳບໍ່ໃຫ້ສະມາຊິກຂອງໂບ ດຂອງຕົນໃນສະໄໝນັ້ນສູບຢາ ກ່ອນທີ່ຫຼາຍຄົນຈະຮູ້ວ່າຢາສູບບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ ກໍເຮັດໃຫ້ຄົນຈຳນວນເປັນໝື່ນເປັນແສນເສຍຊີວິດໄປແລ້ວ ເພາະຜົນຮ້າຍຂອງຢາສູບ ໃນເລື່ອງຂອງອາຫານ ກ່ອນຈະມີການຄົ້ ນພົບວິຕາມິນ ແລະ ປະໂຫຍດຂອງເສັ້ນໃຍອາຫານ ນາງ ເອເລນ ຈີ ໄວທ໌ ໄດ້ແນະນຳໃຫ້ເຮັດເຂົ້າຈີ່ທີ່ມາຈາກແກ່ນພືດ ເພາະຄົນອາເມລິກາມັກກິນເຂົ້າຈີ່ ເຂົ້າຈີ່ມີຄຸນຄ່າທາງອາຫານເທົ່າທຽມກັນກັບເຂົ້າ ກ້ອງ ໃນທຸກມື້ນີ້ ຫຼາຍຄົນຮູ້ເຖິງປະໂຫຍດຂອງອາຫານປະເພດນີ້ດີ ສ່ວນການກິນອາຫານປະເພດຊີ້ນນັ້ນ ນາງ ເອເລນ ຈີ ໄວທ໌ ໄດ້ແນະນຳໃນປີ ພ. ສ. 2448 ວ່າ ໃນໜອງນ້ຳຫຼາຍແຫ່ງ ປາກິນສິ່ງເປື້ອນເປິທີ່ມາຈາກທໍ່ລະບາຍນ້ຳຂອງຕົວເມືອງໃຫຍ່ ປາເຫຼົ່ານັ້ນຈຶ່ງມີເຊື້ອພະຍາດ ເມື່ອຄົນຈັບເອົາປາເຫຼົ່ານັ້ນມາເປັນອາຫານ ເຮັດໃຫ້ຄົນທີ່ກິນເຈັບປ່ວຍ ແລະ ບ າງຄັ້ງກໍເຖິງຂັ້ນເສຍຊີວິດໄດ້ ມີຫຼາຍຄົນບໍ່ຮູ້ວ່າ ຄວາມເຈັບເປັນເຫຼົ່ານັ້ນເກີດມາຈາກໃສ ໃນບັນຫານີ້ເຮົາຕ່າງກໍຮູ້ດີວ່າ ສິ່ງເປື້ອນເປິຈາກໂຮງງານຖືກປ່ອຍລົງສູ່ແມ່ນ້ຳ ແລະ ລົງສູ່ແຫຼ່ງນ້ຳ ເຊິ່ງປານ້ອຍປ າໃຫຍ່ອາໄສຢູ່ ຈາກການວິໄຈພົບວ່າ ມີເຊື້ອໄວຣັສທີ່ເຮັດໃຫ້ຕັບອັກເສບຢູ່ໃນສັດນ້ຳຈຳພວກທີ່ມີເປືອກ ເຊັ່ນ ຫອຍ ຫອຍແຄງ ກະປູ ແລະ ກຸ້ງ ການນຳເອົາສັດເຫຼົ່ານີ້ມາເປັນອາຫານ ຈຶ່ງສ່ຽງຕໍ່ການໄດ້ຮັບເຊື້ ອພະຍາດ ແລະ ຈຸລິນຊີທີ່ບັນຈຸຢູ່ໃນໂຕຂອງສັດປະເພດນີ້ ນອກຈາກນັ້ນ ປາ ແລະ ສັດນ້ຳຕ່າງໆ ຍັງໄດ້ຮັບສານເຄມີຈາກຢາຂ້າແມງໄມ້ ຢາຂ້າຫຍ້າ ແລະ ສານພິດອື່ນໆທີ່ຖືກ ເຊາະເຈື່ອນລົງສູ່ແຫຼ່ງນ້ຳ ເມື່ອເຮົ າກິນສັດນ້ຳເຫຼົ່ານັ້ນເຂົ້າໄປ ກໍບໍ່ຕ່າງຫຍັງກັບວ່າເຮົາກິນສານເຄມີ ແລະ ເຊື້ອພະຍາດເຫຼົ່ານັ້ນເຂົ້າໄປນຳ ທັງໝົດນີ້ຄືເລື່ອງລາວທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາໄດ້ນຳສະເໜີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງ ແລະ ລາຍລະອຽດເ ພີ່ມເຕີມ ທາງລາຍການຂອງພວກເຮົາຈະນຳສະເໜີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງໃນລາຍການໜ້າ ທ່ານຜູ້ຟັງ

ແຕ່ເພງຊີວິດຄຣິສຕຽນຈະໃຫ້ແງ່ຄວາມຄິດໃນການດຳເນີນຊີວິດໃນແຕ່ລະມື້ນຳ ຂໍເຊີນທ່ານຮັບຟັງເພງຈາກອ້າຍສຳລານໄດ້ເລີຍ ຂ້າພະອົງໄດ້ຮູ້ເຖິງພຣະຄຸນອັນປະເສີດເລີດລ້ຳ ທ່ານກໍຊົງໄວ້ແຕ່ພຣະ ຄຳພີ ຊົງນຳພາສັ່ງສອນໃນທາງດີອັນປະເສີດ ຂ້າພຣະອົງຈຶ່ງຂໍນອບນ້ອມຖວາຍສຽງເພງ ເພື່ອວັນເກີດ ວາຍພຣະຊົນ ແລະ ຄືນຊີບແດ່ພຣະອົງທ່ານດ້ວຍສຸດໃຈ

ໃນຊ່ວງຂ້າທາດຕາມປະຫວັດສາດໄດ້ຈາລຶກ ຈຶ່ງໄດ້ມີວິລະບຸລຸດຜູ້ປະເສີດທ່ານໜຶ່ງໄດ້ບັງເກີດຂຶ້ນມາພາຍຫຼັງພຸດທະການ ມີນາມວ່າອົງພະເຢຊູຄຣິດ ທີ່ສະຖິດຢູ່ໃນໝູ່ເຮົາທັງຫຼາຍ ທ່ານຊົງໄວ້ແຕ່ລາສີ ອັນເ ປັນຄວາມດີທີ່ມະນຸດທຳຍາກ

ທີ່ຈົບໄປນັ້ນຄືລາຍການເພງຈາກອ້າຍສຳລານ ພະເຈົ້າຊົງເບິ່ງແຍງຮັກສາພວກທ່ານຢູ່ສະເໝີ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແອດເວນຕິດສາກົນ AWR ຂໍ ເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງຂຽນຈົດໝາຍມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາໄດ້ ພວກເຮົາຢາກຟັງຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານ
ສົ່ງມາຕາມທີ່ຢູ່ນີ້ ລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ

ຫຼື ອີເມວມາກໍໄດ້ lao@awr.org lao@awr.org
ອາຈານສິງຫາກໍຈະນຳເອົາເລື່ອງຄຳສອນຂອງພະເຢຊູມານຳສະເໜີທ່ານຜູ້ຟັງ ເຊີນທ່ານຮັບຟັງເລື່ອງຄຳສອນຂອງພະເຢຊູຈາກອາຈານສິງຫາໄດ້ເລີຍ
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ເຮົາທຸກຄົນຕ່າງກໍມີແຜນການຂອງຕົນເອງ ທ່ານຜູ້ຟັງ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າ ຕ່າງກໍຄິດ ແລະ ວາງແຜນຊີວິດ ແລະ ຄອບຄົວຂອງຕົວເອງ ຄົງບໍ່ມີໃຜທີ່ມີຊີວິດຢູ່ໄປເປັນວັນໆ ໂດຍບໍ່ມີແ ຜນການ ນັກຮຽນກໍຕ້ອງວາງແຜນໃນການຮຽນຂອງເຂົາ ພໍ່ແມ່ກໍຕ້ອງວາງແຜນສຳລັບຄອບຄົວ ສຳລັບອະນາຄົດຂອງລູກໆ ເຈົ້າຂອງກິດຈະການບໍລິສັດຫ້າງຮ້ານກໍຍິ່ງຕ້ອງວາງແຜນເພື່ອການຄ້າຂາຍ ຄົນ ທີ່ມີສະຕິປັນຍາບໍ່ສົມປະກອບເທົ່ານັ້ນ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຄິດເຖິງແມ່ນຫຍັງ ເມື່ອເປັນຢ່າງນີ້ ຈຶ່ງຈຳເປັນທີ່ເຮົາຕ້ອງຄິດວາງແຜນຊີວິດໃຫ້ດີ ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເຮັດອີ່ຫຍັງ ການມີແຜນການໄວ້ຫຼາຍໆແນວ ແລະ ຫຼາຍໆທາງ ຈ ະເປັນການປ້ອງກັນບັນຫາທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນໄດ້ສະເໝີ ເໝືອນກັບບໍລິສັດຫ້າງຮ້ານ ຫຼື ຜູ້ນຳປະເທດທີ່ເຂົາຄິດວາງແຜນທັງໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວ ຫຼື ແຜນການສຸກເສີນ ພ້ອມສຳລັບເຫດການທີ່ຈະບໍ່ຄາດ ຝັນທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ ເມື່ອໃດກໍໄດ້ ກໍເຊັ່ນດຽວກັນນັ້ນແຫຼະ ການວາງແຜນສຸກເສີນເພື່ອຄອບຄົວ ແລະ ເພື່ອຕົວເອງ ຈະເປັນການເຮັດໃຫ້ເຮົາບໍ່ຕ້ອງລຳບາກເມື່ອເກີດມີບັນຫາຂຶ້ນ ພຣະເຈົ້າກໍເຊັ່ນດຽວກັ ນ ພຣະອົງຊົງມີແຜນການສຳລັບໂລກຂອງພວກເຮົາແລ້ວ ພຣະອົງຊົງຕັດວ່າ ແຜນການທີ່ເຮົາມີໄວ້ສຳລັບເຈົ້າ ເປັນແຜນການເພື່ອທຳໃຫ້ເຈົ້າຮຸ່ງເຮືອງ ບໍ່ແມ່ນເພື່ອທຳລາຍເຈົ້າ ເປັນແຜນການເພື່ອໃຫ້ຄ ວາມຫວັງ ແລະ ອະນາຄົດແກ່ເຈົ້າ ແມ່ນແລ້ວ ທ່ານຜູ້ຟັງ ແຜນການທີ່ວ່ານັ້ນກໍຄື ພຣະອົງພ້ອມສຳລັບໂລກ ຫາກຈະເກີດເຫດການອັນບໍ່ເພິງປາດຖະໜາ ພຣະເຈົ້າຊົງຮູ້ດີວ່າມະນຸດທີ່ພຣະອົງຊົງສ້າງຂຶ້ນມານັ້ນ ຈະຫັນໄປເຊື່ອມານຊາຕານ ທີ່ມຸ່ງຫວັງເພື່ອຈະທຳລາຍກິດຈະການທຸກຢ່າງຂອງພຣະເຈົ້າ ແຜນການນັ້ນກໍຄື ຈະມີຜູ້ມາໄຖ່ມະນຸດ ແລະ ໂລກໃຫ້ພົ້ນຈາກອຳນາດຂອງມານຮ້າຍ ພຣະເຈົ້າເຮັດຢ່າງນີ້ ກໍເພາ ະພຣະອົງຊົງຮັກມະນຸດທຸກຄົນທີ່ພຣະອົງໄດ້ຊົງສ້າງຂຶ້ນມາ ພຣະອົງຕ້ອງການໃຫ້ໂລກນີ້ເປັນທີ່ຢູ່ອັນຖາວອນຂອງເຮົາທຸກຄົນ ພຣະເຈົ້າຊົງສັນຍາວ່າພຣະອົງຈະເປັນຜູ້ມາໄຖ່ມະນຸດເອງ ໂດຍໃຫ້ເກີດມາ ເປັນມະນຸດ ເປັນລູກຫຼານຂອງອາດັມ ແລະ ເອວາ ແລະ ແລ້ວສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງຄາດການໄວ້ກໍເກີດຂຶ້ນ ເມື່ອອາດັມ ແລະ ເອວາ ຫັນໄປເຊື່ອຄຳຫຼອກລວງຂອງມານຊາຕານ ເຂົາຈຶ່ງຫຼົງຜິດໄປຈາກພຣະເຈົ້າ ສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບເຂົາກໍຄືຄວາມຕາຍ ທັນທີນັ້ນເອງ ແຜນການຂອງພຣະເຈົ້າກໍກຳນົດໄວ້ກ່ອນ ເພື່ອການໄຖ່ມະນຸດກໍມີຜົນທັນທີ ພຣະເຈົ້າໄດ້ເລືອກຊົນຊາດໜຶ່ງໄວ້ສຳລັບພຣະອົງ ທີ່ຈະມາເກີດເປັນມະນຸດ ໂ ດຍເລືອກຊາຍຄົນໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມເຊື່ອພຣະອົງ ແລະ ຊື່ສັດຕໍ່ພຣະອົງ ເຂົາຊື່ອັບຣາຮັມ ຊື່ນີ້ແປວ່າບິດາແຫ່ງຄົນທັງຫຼາຍ ອັບຣາຮັມເປັນຄົນເຊື້ອຊາດຮີບຣູ ອາໄສຢູ່ໃນເມືອງເອີ ຊຶ່ງຢູ່ໃນປະເທດອີຣັກໃນປັດຈຸບັ ນ ຕໍ່ມາເຂົາໄດ້ຍ້າຍໄປຢູ່ທີ່ໃໝ່ ເພື່ອໄປຍັງແຜ່ນດິນໃໝ່ທີ່ພຣະເຈົ້າບອກໃຫ້ເຂົາໄປ ເພື່ອໄປຕັ້ງພື້ນຖານ ຄືແຜ່ນດິນທີ່ຮຽກວ່າຄານາອານ ຊຶ່ງປັດຈຸບັນນີ້ຄືທີ່ຕັ້ງຂອງປະເທດອິດສະຣາເອວ ແລະ ປະເທດໃກ້ຄ ຽງ ລູກຫຼານຂອງອັບຣາຮັມທີ່ສ້າງຄອບຄົວໃຫ້ໃຫຍ່ໂຕຄືຢາໂຄບ ຫຼື ອີກຊື່ໜຶ່ງຄືອິດສະຣາເອວ ເຂົາໄດ້ອົບພະຍົບເຂົ້າໄປຢູ່ໃນປະເທດອີຢິບ ຈົນກາຍເປັນຊົນຊາດໃຫຍ່ ເຮັດໃຫ້ຄົນອີຢິບຫວາດກົວວ່າຈະເປັນ ບັນຫາທາງດ້ານການເມືອງ ໃນທີ່ສຸດຈຶ່ງໄດ້ບັງຄັບໃຫ້ຄົນອິດສະຣາເອນເປັນທາດຮັບໃຊ້ງານ ໂມເສດ ຜູ້ນຳທີ່ພຣະເຈົ້າເລືອກໄວ້ ໄດ້ນຳຄົນອິດສະຣາເອວອອກມາຈາກປະເທດອີຢິບເພື່ອຕັ້ງຊາດຂຶ້ນໃໝ່ ຕໍ່ມາໄດ້ຕັ້ງເປັນປະເທດທີ່ມີກະສັດປົກຄອງ ກະສັດເດວິດ ຫຼື ດາວິດ ໄດ້ຂະຫຍາຍອານາເຂດ ແລະ ສ້າງຊາດໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ ແຕ່ກະສັດອົງຕໍ່ມາໄດ້ເຮັດໃຫ້ປະເທດຕ້ອງລົ້ມລະລາຍ ຈົນຕົກເປັນເມືອງຂຶ້ນຂອງ ຊົນຊາດອື່ນ ຈົນກະທັ່ງເມື່ອ 2,000 ກວ່າປີທີ່ແລ້ວ ຕົກເປັນເມືອງຂຶ້ນຂອງປະເທດໂຣມັນ ເວລານີ້ແຫຼະທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງມາເກີດເປັນມະນຸດ ຕາມທີ່ພະຍາກອນໄວ້ເມື່ອຫຼາຍພັນປີວ່າ ພຣະອົງຈະມາເກີດຢ່າງຖ່ອ ມຕົວ ເກີດຈາກຍິງສາວບໍຣິສຸດ ໂດຍຣິດເດດຂອງພຣະເຈົ້າ ໃນໝູ່ບ້ານນ້ອຍໆ ຊຶ່ງເຄີຍເປັນບ້ານເກີດຂອງກະສັດດາວິດ ແລະ ເປັນເຊື້ອສາຍຂອງດາວິດ ພຣະຄຣິສຕະທຳຄຳພີໄດ້ກ່າວວ່າ ເມື່ອເຖິງກຳນົດ ພ ຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງສົ່ງພຣະບຸດຂອງພຣະອົງມາປະສູດຈາກຄັນຂອງຜູ້ຍິງ ເພື່ອໄຖ່ຄົນທັງປວງ ເພື່ອເຮົາຈະໄດ້ຮັບສິດທິເປັນບຸດຂອງພຣະອົງຢ່າງສົມບູນ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ຮັກແພງ ແຜນການຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ສຳເ ລັດໄປແລ້ວ ເມື່ອພຣະເຢຊູໄດ້ມາບັງເກີດຂຶ້ນ ແລະ ໄດ້ໄຖ່ບາບໃຫ້ແກ່ມວນມະນຸດ ນຳເຮົາກັບໄປຫາພຣະເຈົ້າໄດ້ອີກແລ້ວ ຈາກນັ້ນພຣະອົງໄດ້ກັບໄປສູ່ສະຫວັນນະສະຖານ ຂະນະນີ້ພຣະເຢຊູຊົງຢູ່ໃນສະຫ ວັນ ແຜນການຂັ້ນສຸດທ້າຍຂອງພຣະເຈົ້າກໍຄື ພຣະເຢຊູຈະກັບມາໂລກນີ້ ເພື່ອຊຳລະໂລກນີ້ອີກໃໝ່ ເພື່ອໃຫ້ເປັນສະຫວັນຂອງເຮົາທັງຫຼາຍ ແລະ ຊີວິດທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກຕາຍທີ່ເສຍໄປນັ້ນ ພຣະອົງຈະປະທານແກ່ເຮົາ ທຸກຄົນ ແຜນການນີ້ຈະສຳເລັດອີກໃນບໍ່ຊ້າ ເຊີນທ່ານຕິດຕາມຮັບຟັງຈາກລາຍການຂອງພວກເຮົາອີກຕໍ່ໆໄປ ສຳລັບມື້ນີ້ ສະບາຍດີ ທ່ານໄດ້ຮັບຟັງຄຳສອນຂອງພຣະເຢຊູຈາກອາຈານສິງຫາໄປແລ້ວ ທັງໝົດ ນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາທີ່ໄດ້ນຳມາສະເໜີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງໃນມື້ນີ້ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແອດເວນຕິສສາກົນ AWR ທ່ານຜູ້ຟັງເອີຍ ລາຍການຂອງເຮົ າມີປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບ ຢາກຈະມອບໃຫ້ແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງໄດ້ອ່ານຟຣີທຸກຄົນ ໃນຂະໜາດກະທັດຮັດ ພຽງແຕ່ທ່ານຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາເທົ່ານັ້ນ ປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້ກໍຈະເປັນຂອງທ່ານ ແລະ ປຶ້ ມເຫຼັ້ມນີ້ກໍຈະໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບສຳລັບສະມາຊິກທຸກຄົນໃນຄອບຄົວຂອງທ່ານອີກດ້ວຍ ໃນຕອນທ້າຍຂອງປຶ້ມກໍຈະມີຄຳຖາມ ໃຫ້ທ່ານໄດ້ຝຶກຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບນຳອີກດ້ວຍ
ຫາກທ່ານຜູ້ຟັງມີຂໍ້ຄິດເຫັນປະການໃດ ກ່ຽວກັບລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ພວກເຮົາຢາກຮູ້ຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານ ຫຼື ຂໍ້ບົກພ່ອງຂອງທາງລາຍການຂອງເຮົາ ດັ່ງນັ້ນຂໍໃຫ້ທ່ານຜູ້ຟັງຂຽນຈົດໝາຍມາທີ່ລາຍກ ານຂອງເຮົາໄດ້ ພວກເຮົາຍິນດີທີ່ຈະຕອບຈົດໝາຍຂອງທ່ານທຸກໆສະບັບເນາະ

ຂໍລາທ່ານຜູ້ຟັງໄປກ່ອນ ພົບກັນໃໝ່ໃນລາຍການໜ້າ ສຳລັບມື້ນີ້ ຂໍກ່າວຄຳວ່າ ສະບາຍດີ ສະບາຍດີ